SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະ Delta ປາກົດວ່າຢູ່ໃນປະເທດໃດກໍມີບັນຫາ ສະກັດກັ້ນມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະຢູ່ ດັ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຈາກຄົນລາວປະມານ 10,000 ຄົນ ທີ່ມີລ າຍໜຶ່ງເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ອັນວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ກໍມີການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຕົວຢ່າງ ແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກຕ່າງປະເທດກໍຖືກກັກຕົນກັກຕົວ 14 ມື້ ແຕ່ບັດນີ້ປາ ກົດວ່າສາທາລະນະສຸກລາວໄດ້ເພີ່ມ 14 ມື້ນັ້ນມາເປັນ 28 ມື້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງອະທິບໍດີກົ ມພະຍາດຕິດແປດ ສັງກັດກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ຊິເພີ່ມໄລຍະເວລາການກັກພະຍາດສຳລັບຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດເປັນ 28 ມື້ ຫຼັງພົບວ່າການແຜ່ພະຍາດໃນຊຸມຊົນຈາກຜູ້ກັກໂຕຄົບ 14 ມື້ ແລະ ອອ ກຈາກສູນກັກໂຕແລ້ວ ໂດຍຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວກໍຊິມີຜົນບັງຄັບໃນສູນກັກໂຕບາງແຂວງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີແຮງງານຈຳນວນຫຼາຍເດີນທາງກັບປະເທດ ທ່ານສີສະຫວາດ ກ່າວອີກວ່າ ຜູ້ເດີນທາງກັບປະເທດຈະຕ້ ອງກັກໂຕ 14 ມື້ ທີ່ສູນກັກໂຕລະດັບລັດ ແລະ ເຂົ້າສູ່ການກັກໂຕອີກ 14 ມື້ ທີ່ສູນກັກໂຕລະດັບເຂດ ຊຶ່ງຈະລວມໄລຍະເວລາການກັກໂຕທັງໝົດ 28 ມື້ ຂະນະທີ່ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດເພື່ອການປ້ອງ ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງເຝົ້າຕິດຕາມປະຊາຊົນ 13,000 ຄົນ ໃນສູນກັກໂຕ 123 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດລາວເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງກັກໂຕນີ້ນະ ຕາມສາກົນນານາຊາດກໍແມ່ນວ່າກັກ 14 ມື້ ເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງ ແລ້ວກະແປວ່າປອດໄພ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ເຮັດ 14 ມື້ ກັກຕົນກັກໂຕແລ້ວ ຈາກສູນກາງແລ້ວ ບາດວ່າກັບໄປ ສົມມຸດວ່າຄົນສະຫວັນນະເຂດ ໄປສະຫວັນນະເຂດກໍໄປຖືກກັກໂຕອີກ 14 ມື້ນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພ ະເຈົ້າສັງເກດເຫັນນີ້ ວິທີການທີ່ວ່າເພິ່ນກັກຕົນກັກໂຕຄົນຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານທາງ YouTube ບໍ່ ຫຼືວ່າທາງ Facebook ຖ່າຍທອດໃຫ້ກັນເຫັນນີ້ແມ່ນວ່າ ເພິ່ນເຮັດແບບທີ່ວ່າເອົາຈັບໄກ່ໃສ່ ຢ່າງດຽວ ທີ່ວ່າຄົນເຂົ້າໄປ ສົມມຸດວ່າເອົາໄປກັກໄວ້ຢູ່ໂຮງຮຽນຊີ້ ກໍເອົາໄປປ່ອຍໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນັ້ນ ຈຸ້ມກັນຢູ່ ຍ່າງໄປຍ່າງມາ ຖາມນັ້ນຖາມນີ້ກັນ ແປວ່າມີການສື່ສານໃກ້ຊິດກັນຫັ້ນນະ ອັນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນກັກ ໂຕ ອັນນີ້ແມ່ນເອົາຄົນໄປຂັງໃສ່ກັນ ແລະ ຈາກພວກ ພວກທີ່ວ່າໄປຢູ່ນຳກັນນັ້ນ ຜູ້ມັນເປັນກໍມີ ຜູ້ມັນບໍ່ເປັນກໍມີ ຜູ້ໃກ້ຊິເປັນແລ້ວກໍມີ ຄັນວ່າບໍ່ເປັນແລ້ວ ບັດນີ້ບັດຊິອອກຈາກສູນນັ້ນ ສົມມຸດວ່າໄປຕິດ ກໍເອົາແມ່ພະຍ າດໄປແຜ່ຜາຍໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງໂຕເອງ ຢູ່ບ້ານຂອງໂຕເອງຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍມີມາແລ້ວຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ນະ ວິທີການທີ່ວ່າເພິ່ນຕື່ມອອກມາເປັນອີກ 14 ມື້ ທັງໝົດ 10 28 ມື້ນີ້ນະ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ມີກົດລະບຽບ ແບບໃດບໍ່ ວ່າເຮັດຈັ່ງໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຄາດເດົາເນາະ ໝາຍເຖິງວ່າ ໄປກັກໂຕ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າປະເທດແລ້ວ ຊິກັກໂຕໃນພື້ນທີ່ທີ່ທາງລັດຈັດໃຫ້ ເປັນລະດັບລັດເນາະ ຫຼັງຈາກ 14 ມື້ແລ້ວ ກະຊິສົ່ງໄປຕາມພື້ນ ທີ່ບ້ານເກີດເຈົ້າຂອງ ແລ້ວກະຊິໄປກັກໂຕໃນ ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ຂອງພື້ນທີ່ຕົງນັ້ນອີກ 14 ມື້ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄືຜູ້ທີ່ກັກໂຕ 14 ມື້ແລ້ວນີ້ ຄິດວ່າມັນ ມັນບໍ່ມີພະຍາດແລ້ວ ພໍໄປກັບ ອ່າ ພູມລຳເນົາ ຫຼືວ່າບ້ານ ເຈົ້າຂອງ ກະໄປ ແຜ່ພະຍາດໄດ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ກໍເລີຍກໍເປັນມາດຕະການອອກມາເປັນ 28 ມື້ ດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວຢູ່ນີ້ເນາະ ກໍນີ້ແຫຼະ ອັນມັນມີກໍລະນີໜຶ່ງອອກຢູ່ YouTube ຫັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວຖືກກັກໂຕກວດວ່າບໍ່ມີພະຍາດລະ 14 ມື້ ບັ ດອອກໄປບ້ານລະໄປຕິດຍາດຕິພີ່ນ້ອງປະມານ 41 ຄົນບໍ່ ຕາມທີ່ຈຳໄດ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ມັນອາດຈະແມ່ນວ່າຕອນກັກໂຕ 14 ມື້ຫັ້ນ ກວດບໍ່ເປັນ ແຕ່ວ່າບັດມື້ອອກຫັ້ນນະ ມັນບັງເອີນວ່າຍ່າງຊູຍ ຫຼືວ່າຍ່າງກາຍຜູ້ທີ່ວ່າເຂົ້າ ມາໃໝ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍເລີຍຕິດ ລະບັດໄປຮອດບ້ານລະກໍສອງສາມມື້ລະກໍອາລະວາດຢູ່ບ້ານຫັ້ນ ແມ່ພະຍາດຫັ້ນກໍ ອັນນີ້ນີ້ມັນດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເວົ້າຫັ້ນລະ ມັນມັນມັນມັນມີບ່ອນຫຼຸຫຼຸຫຼົ່ມຫຼົ່ມນີ້ ໃນປະເທດໄທ ກໍຄືກັນ ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງ YouTube ເບິ່ງຂ່າວກໍມີຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວທີ່ວ່າຫຼຸຫຼົ່ມນະ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດເຄັ່ງຄັດແທ້ໆ ປານນັ້ນກໍຍັງເອົາບໍ່ຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂະໜາດວ່າຕຶກຊັ້ນສູງນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຫ້ອງ ໜຶ່ງຢູ່ຊັ້ນຕ່ຳພຸ້ນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຢູ່ພຸ້ນນະ ຊັ້ນສຸດທ້າຍພຸ້ນ ມັນເຮັດຈັ່ງໃດວ່າມັນຂຶ້ນໄປຫາກັນໄດ້ ແດລຕາ ຫຼືວ່າແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແລ້ວຢູ່ໃນໄທນີ້ກໍລະນີທີ່ວ່າ ປ່ອຍເມືອບ້ານລະເປັນນີ້ກະມີແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ກໍເຄີຍ ເຄີຍມີມີຂ່າວອອກມາຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າມັນກະກະນານແລ້ວ ແຕ່ຫຼັງໆມານີ້ກະບໍ່ບໍ່ໄດ້ຍິນອີກ
SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື